بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. خەۋەرلەرنى رادىيومىز مۇخبىرى ئەركىن تەييارلىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تۆتىنچى يانۋار بايانات ئېلان قىلىپ،

ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى پۈتۈنلەي نەزەردىن ساقىت قىلىپ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئىسلام دىنىنى چەكلىشى ئۇنى جىنايەتلەشتۈرۈشى ۋە جازالىشىنى ئىختىيارلىقى بىلەن قوللىماقتا خىتاي كومپارتىيەسى ئەمەلدارىنىڭ مۇقەددەس زېمىننى زىيارەت قىلىشى ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاقلىشىغا پۇرسەت يارىتىپ بېرىشى يىرگىنىشلىك دېگەن

ئەرەب بىرلەشمە خەلپىلىكى تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە ئىككى تەرەپنىڭ مۇسۇلمانلار ئۈچۈن مۇھىم بولغان ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تېمىلاردا مۇزاكىرە ئېلىپ بارغانلىقى بىلدۈرۈلگەن ئەلى راشىد نوئامى ئۆتكەن يىل بىر قىسىم مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ئۆلىمالىرىنى باشلاپ ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغان ئۇ زىيارەتتە خىتاينىڭ غەرب دۆلەتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان شىنجاڭ سىياسىتىنى ئاقلاپ كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە غەربتىكى مۇسۇلمان تەشكىلاتلىرىنىڭ قاتتىق ئەيىبلىشىگە ئۇچرىغان ئىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىزچىل رەۋىشتە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرلارغا قارشى سادىر قىلىۋاتقان ۋەھشىي جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلماي كەلمەكتىكەن زات ئەخمەتجاننىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى بۇ ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قەرەللىك كۆرۈپ چىقىش ئالدىدا تۇرغان بىر پەيتتە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى زىيارەت قىلىشى دىققەت قوزغىماقتا.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن تۆتىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق دىنىي ئەركىنلىككە بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا ئالاھىدە ئەندىشە قىلىنىدىغان دۆلەتلەر تىزىملىكىنى ئېلان قىلغان.

دۆلەتلەر تىزىملىكى ئېلان قىلىپ كېلىۋاتقان يىگىرمە بەش يىلدىن بېرى خىتاينىڭ ئىزچىل تۈردە يەنە بىر قېتىم بۇ تىزىملىكتىن ئورۇن ئېلىشىدۇر. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۆزىنىڭ يىللىق كىشىلىك ھوقۇق ۋە دىنىي ئەركىنلىك دوكلاتلىرىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقى، بېيجىڭ ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئەركىنلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، ئۇلارنىڭ دىنىي ئىبادىتى، مىللىي ئەنئەنىلىرىنى چەكلەپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ كەلگەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېننىڭ تۆتىنچى يانۋار ئېلان قىلغان يازما باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا خىتايدىن سىرت،

بلىنكېننىڭ يازما باياناتىدا مۇنداق دېيىلگەن، ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئاز سانلىق مىللەت ئەزالىرىغا ۋە ئۇلارنىڭ دىنىي ئىبادەتخانىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش، ئۆزىنى تىنچ ئىپادىلىگۈچىلەرگە ئوپچە زوراۋانلىق قىلىش، ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماققا ھۆكۈم قىلىش، چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش، دىنىي جامائەتلەرنى زوراۋانلىققا چاقىرىش، شۇنداقلا دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا يۈز بېرىۋاتقان باشقا زوراۋانلىقلارغا خاتىمە بېرىلىشى كېرەك. ھالبۇكى، ئامېرىكا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى بەشىنچى يانۋار ئېلان قىلغان دوكلاتىدا، ئامېرىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى خىتاينىڭ تىبەت ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى دەپسەندىچىلىكنى ئەيىبلىگەن بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئۆزئارا ماسلاشقان كونكرېت بىر سىياسەتكە ئايلىنالمىدى دەپ قاراۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بەشىنچى يانۋار بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن ئامېرىكا خىتاي دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ قىرىق بەش يىللىقىنى خاتىرىلەش يىغىنىدا سۆز قىلىپ، ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ بىر تاللاش ئەمەسلىكى، ئۇنىڭ بىر زۆرۈرىيەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، ئامېرىكىغا تۇتقان پوزىتسىيەسىنى روشەن دەرىجىدە يۇمشاتقان. بۇنىڭدىن بىر قانچە ئاي ئاۋۋال ئامېرىكىغا قارىتا ئىنتايىن قوپال ۋە قاتتىق پوزىتسىيەدە بولۇپ كەلگەن ۋاڭ يىنىڭ تۇيۇقسىز پوزىتسىيەسىنى يۇمشىتىپ ئامېرىكا بىلەن مۇرەسسەلىشىش يولىنى تۇتۇشى دىققەت قوزغىماقتا رويتېرس ئاگېنتلىقى فرانسىيە ئاخبارات ئاگېنتلىقى قاتارلىق تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ۋاڭ يى سۆزىدە نۆۋەتتىكى دۇنيا ۋەزىيىتىدە ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ئورتاق مەنپەئەتى ئىلگىرىكى ھەر قانداق دەۋردىن كۆپەيگەنلىكى ۋە ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىشقا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ۋاڭ يىنىڭ ئامېرىكىغا تۇتقان پوزىتسىيەسىنىڭ يۇمشاپ كېتىشىگە قانداق ئاماللارنىڭ يوشۇرۇنغانلىقى مەلۇم بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ خىتاي ئىقتىسادى كاساتلاشقان، دۆلەت ئىچىدە ئىشسىزلىق ئارتقان، چەت ئەل مەبلىغى خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشقا باشلىغان، خىتاينى تېخنىكا جەھەتتىن چەكلەش كۈچەيگەن، خەلقئارادا ئۇنىڭغا بولغان ئىشەنچ تۆۋەنلەپ، خىتاينىڭ ئوبرازى خۇنۈكلەشكەن بىر پەيتتە پوزىتسىيەسىنى يۇمشىتىشى دىققەت قوزغىماقتا. مەلۇم بولۇشىچە، يىغىندا ۋاڭ يى مۇنداق دېگەن. شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، خىتاي ئامېرىكا ھەمكارلىقى ئەمدى ئىككى دۆلەت، ھەتتا دۇنيا ئۈچۈن ۋاز كېچىشكە بولىدىغان بىر تاللاش ئەمەس، بەلكى چوقۇم ئەستايىدىل ھەل قىلىشقا تېگىشلىك زۆرۈرىيەت مەسىلىسىدۇر. ۋاڭ يى يەنە ئىككى تەرەپنىڭ بارلىق مېخانىزملاردىن پايدىلىنىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، ئوتتۇرىدىكى ئالاقە كۆۋرۈكىنى قۇرۇپ چىقىشنى تەلەپ قىلغان.

جەنۇبىي دېڭىزدىكى زېمىن ماجىراسى ۋە سودا مەسىلىلىرى سەۋەبىدىن تېخىمۇ كەسكىنلىشىپ كەتكەن ئىدى.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك دائىرىلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلنىڭ كىرىشى بىلەن تەڭ رايوندا تور ئۇچۇر ئەركىنلىكىگە زەربە بېرىشنى كۈچەيتكەن. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك دائىرىلىرىنىڭ رايوندا تور ئەركىنلىكىگە زەربە بېرىشنى كۈچەيتىش ھەرىكىتى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىشقا زەربە بېرىش مەخسۇس ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جېخې نازارىتى بەشىنچى يانۋار كۈنى ئۇچۇر ئەركىنلىكىگە زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىش بىلەن ئەيىبلىنىپ بىر تەرەپ قىلىنغان بەش تىپىك دېلونى ئېلان قىلغان. خەۋەردە يۇقىرىقى بەش تىپىك دېلوغا چېتىشلىق شەخسلەرنىڭ ئۈرۈمچى سايباغ رايونى، شىخەنزە، قۇمۇلنىڭ ئېۋىرغول، ئاقسۇنىڭ ئۈچتۇرپان ۋە خىتاينىڭ شەندۇڭ ئۆلكىسىدىكى ۋېيفاڭ شەھىرىدە ئولتۇرۇشلۇق پۇقرالار ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جېخې دائىرىلىرى شەندۇڭ جېخې ئورگانلىرى بىلەن بىرلىشىپ، توردا ئۇيغۇر رايونىدا يەر تەۋرىگەنلىكىگە دائىر ئۇچۇر تارقاتقان ۋاڭ فامىلىلىك بىر كىشىگە مەمۇرىي تۇتۇپ تۇرۇش جازاسى بەرگەن. خەۋەردە قالغان تۆت كىشىگىمۇ گەنسۇدا يەر تەۋرىگەنلىكى، ئۇيغۇر رايونىدا تېررورلۇق پارتلىتىش ۋەقەسى يۈز بەرگەنلىكى، ساقچى ئاپتوموبىلى ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىقى، ھۆكۈمەتنىڭ ھاراق ئىچىشنى چەكلىگەنلىكىگە ئائىت ساختا خەۋەرلەرنى تارقىتىش سەۋەبلىك مەخسۇس دېلو تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق مەمۇرىي تۇتۇپ تۇرۇش جازاسى بېرىلگەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. لېكىن خىتاي جېخې دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىشقا زەربە بېرىش مەخسۇس ھەرىكىتى باشلانغاندىن بېرى، ئۇيغۇر رايونىدا قانچە كىشىنىڭ بۇ خىل ئەيىبلەش بىلەن بىر تەرەپ قىلىنغانلىقى مەلۇم ئەمەس. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىپ لاگېر، تۈرمىلەرگە قاماش ھەرىكىتى باشلانغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر رايونىدا ئۇچۇرنى قامال قىلىشنى تېخىمۇ كۈچەيتكەنىدى. خىتاي جېخې مىنىستىرلىق مىنىستىرلىكى ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلنى توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىشقا زەربە بېرىش يىلى دەپ ئېلان قىلغان ئىدى.
غەرب ئەللىرى، بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتايغا ئۇنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى توختىتىش ھەققىدە بېسىم قىلىۋاتقان بىر پەيتتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم يىغىن چاقىرىپ، بېيجىڭنىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى تېخىمۇ قاتتىق ئىجرا قىلىدىغانلىقىدىن سىگنال بەرگەن.

شىنجاڭ گېزىتى تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە بۇ تەلەپنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم دائىمىي كومىتېتىنىڭ تۆتىنچى يانۋار چاقىرىلغان شى جىنپىڭنىڭ يېڭى يىل نۇتقى ۋە مەركەزنىڭ تاشقى ئىشلار خىزمەت يىغىنىدا قىلغان سۆزىنىڭ روھىنى يەتكۈزۈش يىغىنىدا ما شىڭرۇي ئوتتۇرىغا قويغان ئۇ سۆزىدە بېيجىڭنىڭ سىياسىتىنى تەۋرەنمەس روھىي ھالەت ۋە ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان كۈرەش پوزىتسىيەسى بىلەن ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلغان. يىغىندا ما شىڭرۇي مۇنداق دېگەن، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى تولۇق، توغرا ۋە ئەتراپلىق يولغا قويۇش كېرەك. تەۋرەنمەس روھىي ھالەت ۋە ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان تەۋرەنمەس كۈرەش پوزىتسىيەسى بىلەن خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭدا ئەمەلىيلىشىشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش ۋە مىللىي گۈللىنىشنىڭ شىنجاڭ بابىنى يېزىشقا تۆھپە قوشۇشى كېرەككەن بۇ يىغىن بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدا چاتاق چىقىپ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى راكېتا قىسىملىرىنىڭ گېنېراللىرى خىتاي دۆلەت مۇداپىئە سانائىتىنىڭ مەسئۇللىرى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلانغان تۇتقۇن قىلىنغان ياكى تەكشۈرۈشكە باشلىغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ ئىقتىسادى ناچارلىشىپ ئىشسىزلىق ئارتقان ئۆي مۈلۈك بازىرى كاساتلاشقان چەت ئەل مەبلىغى خىتايدىن چېكىنىۋاتقان خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى توكلۇق ئاپتوموبىل ۋە كۈن تاختا ماتېرىياللىرىنى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدە لىتىي كاربونات پولىسىلىكون قاتارلىق خام ئەشيا مەھسۇلاتلىرىنىڭ باھاسى چۈشۈپ كېتىش خىرىسىغا دۇچ كەلگەن بىر ۋاقىتتا چاقىرىلغانىدى

ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بايانات بېرىپ، خىتاي، پاكىستان، سەئۇدى ئەرەبىستان قاتارلىق دۆلەتلەرنى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ئېغىر دەپسەندە قىلىنغان دۆلەتلەر دەپ بېكىتىپ، ئالاھىدە دىققەت ئاستىدىكى دۆلەتلەر قاتارىغا كىرگۈزگەنلىكىنى ئېلان قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا بىر ياقتىن ئۇيغۇر رايونىدىكى دىنىي باستۇرۇشنى ئىنكار قىلىدىغان تەشۋىقات ۋە دىپلوماتىك پائالىيەتلىرىنى داۋام قىلماقتا ئىكەن.

ياكى ئۇنىڭغا كۆز يۇمغان دۆلەتلەر دەپ بېكىتىپ ئۇلارنى ئالاھىدە دىققەت ئاستىدىكى دۆلەتلەر قاتارىغا كىرگۈزگەنلىكىنى ئۇنىڭدىن باشقا ئەلقائىدە تالىبان شام ئازادلىق تەشكىلاتى قاتارلىق قوراللىق دىنىي گۇرۇپپىلارنىمۇ بۇ تىزىملىككە كىرگۈزگەنلىكىنى ئېلان قىلغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن ھەر قايسى دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان مىللەتلەر ۋە ئۇلارنىڭ دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرىغا ھۇجۇم قىلىشنى رايون ئايرىپ زوراۋانلىق قىلىشنى ئېتىقادچىلارنى ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماپ قويۇشنى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشلىرىنى توختىتىشى كېرەك دۇنيادىكى دىنىي ئەركىنلىك دۇچ كېلىۋاتقان تەھدىتلەر تەشكىلاتلىق سىستېمىلىق ۋە تارىخىي يىلتىزى چوڭقۇر بىر شەكىلدە داۋام قىلماقتا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىل ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك قانۇنىنى ماقۇللىغان ۋە ئېلان قىلغاندىن كېيىن دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى قوغداش ئامېرىكا تاشقى ئىشلار سىياسىتىنىڭ نۇقتىلىق نىشانلىرىدىن بولۇپ كەلگەنىدى

بۇ باستۇرۇشلارنىڭ ئەڭ كۆپ ۋە قەبىھ بولۇۋاتقىنىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قارىتىلغان تەقىپلەش مېڭە يۇيۇش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارا ئەيىبلەشلەرگە پىسەنت قىلماستىن ئۇيغۇر ۋە باشقا ئېتىقادچى مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىۋاتقانلىقىنى داۋراڭ سېلىپ كەلگەن بولۇپ بۇ يالغان تەشۋىقاتلار ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل يەتتىنچى ئايدا ئېلان قىلغان دۇنيادىكى ئەڭ بەختلىك مۇسۇلمانلار خىتاينىڭ يالغان ئۇچۇرى تەشۋىقاتى ۋە ئۇيغۇر كىرىزىسى ناملىق دوكلاتىدا تەپسىلىي بايان قىلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە ئۆزلىرىنى مۇسۇلمانلارنىڭ دۈشمىنى ئەمەس بەلكى ئۇلارنىڭ دوستى ھەتتا ھامىيسى سۈپىتىدە كۆرسىتىشكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەن بولۇپ بۇ ئارقىلىق بىر ياقتىن ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ئورنىغا خىرىس قىلغان بولسا بىر ياقتىن ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان دىنىي زىيانكەشلىكىنى ۋە ئىسلامغا زىيانكەشلىك قىلىش قىلمىشلىرىنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنغان ئامېرىكىدىكى تۇڭگان ئانالىزچى ماجۇ ئەپەندى كوممۇنىست خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدە مۇسۇلمانلارنى باستۇرۇشى بىلەن دۆلەت سىرتىدا ئەرەب ئىسلام ئەللىرىگە جۈملىدىن پەلەستىنگە ياردەم بېرىشىنى سېلىشتۇرما قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئۇلار كوممۇنىست خىتايدەك ئويلىمىغان، سۆزلىمىگەن ۋە ئىش قىلمىغانلارنى سىغدۇرمايدۇ. مانا بۇ ئۇلارنىڭ ھۆكۈمرانلىق پىرىنسىپى. ئەمما پەلەستىنگە كەلگەندە ئۇلار دىپلوماتىك مەنپەئەتنى چىقىش قىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت ئىچىدىكى مۇسۇلمانلار ۋە پەلەستىن مەسىلىسىدىلا ئەمەس، باشقا نۇرغۇن مەسىلىلەردە ئۆز مەنپەئەتىنى دەڭسەپ، ئىچكى جەھەتتە بىر خىل، تاشقى جەھەتتە بىر خىل سىياسەت يۈرگۈزىدۇ. ھەرگىز ئەخلاق ئۆلچىمى ۋە خەلقئارا ئۆلچەم بويىچە ئىش قىلمايدۇ. مانا بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىدۇر. خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا شەرقتىكى نوپۇزى ۋە تەسىر دائىرىسىنى كېڭەيتىش، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى مۇسۇلمانلار دۇنياسىنىڭ سەزگۈر نۇقتىسىغا ئايلاندۇرماسلىققا كۈچەپ كېلىۋاتقان بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئەرەب ئىسلام ئەللىرى ھۆكۈمەتلىرى بىلەن ئىتتىپاقىنى كۈچەيتكەن. ھەمدە خەلقئارا ئىسلام تەشكىلاتلىرى بىلەنمۇ يېقىندىن ئالاقە باغلىغان ئۇلارنى كۆپ قېتىم خىتايغا تەكلىپ قىلغان ۋە سۆھبەت يىغىنلىرى ئاچقان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ باشلىقى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدە ئىسلامغا قارشى ئۇرۇش ئېچىپ خەلقئارادا بولسا ئىسلام تەشكىلاتلىرىنى تەشۋىقات قورالى سۈپىتىدە ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلامغا قارشى ئاچقان ئۇرۇشى سىستېمىلىك ھالدا ھېلىھەم داۋاملاشماقتا

خەۋەردە ئېيتىلىشچە ئۇلار سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ جىددە شەھىرىدە كۆرۈشۈپ ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋەتلىرى ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتى خىتايدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ۋە پەلەستىن مەسىلىلىرى ھەققىدە سۆھبەتلەشكەن ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ ئىلزات ئەخمەتجاننىڭ جىددىگە كېلىپ مەزكۇر تەشكىلاتنىڭكى باش كاتىپى بىلەن كۆرۈشۈشى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش تىرىشچانلىقىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ۋە بۇ بۇنىڭ ئۈچۈن ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ۋە بەزى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭكى خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنى قوللىشى ئىسلام تارىخىدا، ئىنسانىيەت تارىخىدا خىيانەت ۋە مەلئۇنلۇق بىلەن تارىخقا يېزىلىشى مۇقەررەردۇر.
ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى خىتاي بىلەن قويۇق ھەمكارلىشىۋاتقان بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل سەككىزىنچى ئايدا مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ ۋەكىللىرى خىتاينىڭ تەكلىپى بىلەن ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىپ ما شىڭرۈي ئەركىن تۇنىياز قاتارلىقلار بىلەن كۆرۈشكەن ئىدى بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولغىنىدەك ما شىڭرۈي ئۇلارغا خىتاينىڭ ئاتالمىش ئەسەبىيلىك ۋە تېررورلۇققا زەربە بېرىش مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى تونۇشتۇرغان ئاتالمىش تېررورلۇق بۆلگۈنچىلىك ۋە ئەسەبىيلىك تامغىسى ئۇرۇلۇپ تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلارنى ئېتىقادى سەۋەبىدىن مېڭىسى يۇيۇلغان ئۇيغۇرلارنى تامامەن ئىنكار قىلىپ غەرب دۆلەتلىرى پاكىتنى كۆرمەيدۇ دەپ ئارقىدىن ئۇلارغا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئەركىن ۋە بەختلىك ياشاۋاتقان مەيدانلىرىنى كۆرسەتكەن ماجۇ ئەپەندى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئوخشاش بۇنداق تەشكىلاتلارنىڭ دۇنياۋى مەنپەئەت گۇرۇھىدىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى بەلكى ئىسلام دىنىدا بۇنداق تەشكىلات بۇنداق ئورگاننىڭ بولماسلىقى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دەيدۇ
ئېتىقاد ھەر كىمنىڭ شەخسىي ئىشى. بۇلار قۇرئان كەرىمدە بولسۇن ياكى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسلىرىدە بولسۇن ئېنىق ئېيتىلغان. شۇڭا ئىسلام دۆلەتلىرى قۇرۇۋالغان بۇ ئاتالمىش تەشكىلات ئىسلام ئەللىرى ياكى مۇسۇلمان ئاممىغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ. ئۇ پەقەت ئىسلام دۆلەتلىرىدىكى ھاكىممۇتلەق ھۆكۈمدارلارغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. ھالبۇكى بۇ ھۆكۈمدارلار خىتاينىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمدارلىرىنى ياخشى كۆرىدۇ، چۈنكى خىتاي بارلىق مۇستەبىتلەرنى ئۆز كۈنلۈكى ئاستىدا قوغدىماقتا.
يېقىندا خىتاينىڭ خەلق تورى ۋە شىنجاڭ گېزىتى قاتارلىق تاراتقۇلىرى خەۋەر بېرىپ، ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر رايونىغا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن تەكلىپ قىلىنغان ئېكسكۇرسىيە زىيارەت ئۆمەكلىرىنىڭ ئەڭ كۆپ كەلگەن بىر يىل بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاي تاراتقۇلىرى مەزكۇر خەۋەردە ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب تاراتقۇلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا، قارامتۇل سۈزگۈچلۈك ئەينەك بىلەن قاراپ، شىنجاڭنىڭ ھەقىقىي رېئاللىقىنى بۇرمىلىغانلىقى ھەققىدە لاپ ئۇرغان. ئۇنداقتا زادى كىم ئۇيغۇر دىيارىغا قارامتۇل سۈزگۈچلۈك ئەينەك بىلەن قاراۋاتىدۇ؟ خىتاي نېمە ئۈچۈن غەرب تاراتقۇلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا كىرىشىنى چەكلەپ، ئۆزىگە بېقىنىپ قالغان دۆلەتلەرنىڭ ئېكسكۇرسىيە ئۆمەكلىرىگە داغدام يول ئېچىپ بېرىدۇ؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار رادىيومىز مۇخبىرى شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسىدا بولسۇن.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئالدىنقى يىللاردىن بۇيان ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پەردازلاپ كۆرسىتىش ۋە خەلقئارا جامائەتنىڭ ئەيىبلەشلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ياخشى سۆزلەش تەشۋىقات دولقۇنىنى قوزغىغان ئىدى خىتاينىڭ خەلق تورى ۋە شىنجاڭ گېزىتى قاتارلىق ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ بىرىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي دائىرىلىرى ئۆتكەن بىر يىلدا ئۇيغۇر رايونىغا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ئۈچ يۈز توقسان ئۆمەك جەمئىي تۆت مىڭ ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق كىشىنى كۈتۈۋالغان ئىگىلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بىر قوللۇق پىلانلاپ تەكلىپ قىلغان بۇ ئېكسكورسىيە زىيارەت ئۆمەكلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئەزالىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرىگە چاپان ياپقان ھەتتا خىتاينىڭ دومبىقىنى چالغان خىتاي تاراتقۇلىرى ئۇلارنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق ئامېرىكا ۋە غەرب تاراتقۇلىرى قارامتۇل سۈزگۈچلۈك ئەينەكتە قارىغان شىنجاڭ مەۋجۇت ئەمەس دېگەن سەپسەتىنى بازارغا سالغان ئامېرىكىدىكى خىتاي ئانالىزچى خۇ پىڭ ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تەشۋىقات ئويۇنىغا قارىتا جىددىي ئىنكاس قايتۇردى ئۇ مۇنداق دېدى جۇڭگۇڭ داڭجۈ يېشۈ خۇي چىپيەن يىشيې رېن دەنشى ۋو شياڭ دا بۇفېن رېن شى بۇ خۇي شوۋ چىپيەن دې يىنۋېي تامېن دوۋ كەنداۋ گو مېنىڭچە بەزى كىشىلەر خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقات ئويۇنلىرىغا ئالدىنىپ قالسىمۇ، ئەمما كۆپىنچە كىشىلەر ئالدانمايدۇ. چۈنكى ئۇلار ئىلگىرى خەلقئارا تاراتقۇلاردىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بارغان تۈرلۈك جىنايىي قىلمىشلىرىنى كۆرگەن. شۇڭا ئۇلار خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتىنىڭ ماھىيىتىنى تەسەۋۋۇر قىلالايدۇ خىتاي كومپارتىيىسى چوقۇمكى ئۆزىنىڭ بۇ جىنايەتلىرىنى يېپىش ئۈچۈن ئالداش ۋە ساختىلىق ئۇسۇلىنى قوللىنىدۇ ھازىر خىتاينىڭ تەكلىپى بويىچە ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىۋاتقانلار پەقەتلا ئۆز ۋەزىپىسىنى ئورۇنلاش يۈزىسىدىن خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا ھەمنەپەس بولۇۋاتىدۇ ھالبۇكى ھەقىقەتنى كۆرەلەيدىغان ئۆتكۈر كۆزى بولغان ئەقىللىق ئادەملەر بىر قاراپلا بۇ ئويۇنلارنىڭ ماھىيىتىنى بىلەلەيدۇ

تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پەنلىرى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇم سىياسىتىنىڭ خەلقئارادا ئاللىقاچان ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىپ بولغانلىقىنى مۇشۇنداق ئەھۋالدا خىتاينىڭ يەنە داۋاملىق تۈردە تۈرلۈك تەشۋىقات ئويۇنلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى خىتاي تىلىدا بىر ماقال تەمسىل بار، يەنى ئوغرى ئوغرىنى تۇتايلى دەپ ۋارقىراپ يۈرىدۇ دەپ. يەنى بۇ يەردە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىۋاتسا، خەلقنى بوزەك قىلىۋاتسا، خەقنىڭ يېرىنى بېسىۋالدىڭ، بۇلارنىڭ ھەممىسىنى ئاز دەپ بۇلارنى ئوينىتىپ، كۆرسىتىپ، كۆز بوياپ قىلىۋاتسا، ئەمما چەت ئەللىكلەر غەربلىكلەر باشقا بىر كۆز بىلەن باشقا كۆزەينەك بىلەن قاراۋاتىدۇ دېگەندەك گەپ قىلىۋاتىدۇ ئەسلىندا غەرب دۆلەتلىرى بولسۇن ئامېرىكا بولسۇن بۇلار بىر نېمە دېگەن بولسا ئۇ ھەقىقەتكە يەنى مالۇماتلارغا تاياندۇرغان دەلىل ئىسپاتلارغا تاياندۇرغان ھەمدە بۇ دەلىل ئىسپاتنىمۇ ئېلان قىلغان ھەممىسىنى بىزمۇ كۆرۈۋاتىمىز ئەمما خىتاي ھازىرغىچە بىر نەرسىلەرنى ئېلان قىلغىنى يوق ھەممىسى تەشۋىقات ۋە شوئار گەپلەر شۇنىڭغا خىتاي بۇ يەردە بىر ياغانچىلىق قىلىۋاتىدۇ ئەمما ئۇ ياغانچىلىقىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن سەن تاز دېۋالغىچە مەن دەۋالاي دېگەندەك بىر قىلىق بىلەن بۇنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ

مېنىڭچە بىز بۇ يەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەلۇم دەرىجىدىكى ئاجىزلىقىنى كۆرەلەيمىز. يەنى خىتاينىڭ بۇ تۈردىكى تەشۋىقاتلىرىنى كۈچەيتىشتە چىڭ تۇرۇش ئېھتىياجىنىڭ بولغانلىقى دەل ئۇنىڭ ئاجىزلىقىنى ۋە تەنقىدنى قوبۇل قىلالمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ھەممىمىزگە ئايان بولغىنىدەك خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ئىلىم ساھەسىدىن تارتىپ ئاممىۋى تەشكىلاتلارغىچە پاكىتلىرى بىلەن بىلىنىپ بولدى.

دەرۋەقە ئەل جەزىرە قانىلى ئىككىنچى يانۋار كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تەشۋىقات ئويۇنى ھەققىدە مەخسۇس خەۋەر ئېلان قىلىپ ئالبان مىللىتىدىن بولغان كانادالىق تارىخشۇناس ۋە ژورنالىست ئولسى يازىجىنىڭ ئىلگىرى ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دائىر خەۋەرلەرنى غەربنىڭ يالغانچىلىقى دەپ قارىغانلىقى ھالبۇكى ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئالاھىدە تەكلىپى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغاندىن كېيىن كۆز قاراشلىرىنىڭ تامامەن ئۆزگەرگەنلىكىنى تەكىتلىگەن مەزكۇر خەۋەردە خىتاينىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلارنى ياخشى سۆزلەش دولقۇنى گەرچە خىتاينىڭ ئۆزى ئۈچۈن دوستانە دەپ قارالغان ئاخبارات ساھەسى ۋە دىپلوماتلارنى نىشان قىلغان بولسىمۇ لېكىن خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتىنىڭ كۈتكىنىدەك ئۈنۈم ۋە نەتىجە بەرمىگەنلىكى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن بۈگۈن يەنى تۆتىنچى يانۋار كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بايانات ئېلان قىلىپ ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى بىلەن خىتاي كومپارتىيىسى ئوتتۇرىسىدا ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقان ھەمكارلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر باياناتنىڭ ئېلان قىلىنىشىدىكى سەۋەبلەرنى شەرھلەپ ئۆتتى ئىسلام كونفرانسى تەشكىلاتىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقىمىز ئۈستىدىن شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىدىن كېيىن بۇ تەشكىلات خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ناھايىتى زىچ بىر ھەمكارلاشقانلىقىغا شاھىت بولدۇق بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىز بۈگۈن دۇنيا قۇرۇلتىيىدا بىر بايانات ئېلان قىلدۇق بۇ تەشكىلات ئۆزىنىڭ قۇرۇلۇش مەقسەتلىرىدىن ئاللىقاچان يىراقلىشىپ كەتكەن مەنپەئەتكە سېتىلغان ھېچ بىر قاچان ئىسلامىي قىممەت قاراشنى ئىسلامنىڭ روھىنى قوغداش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالالمايدىغان پەقەت خىتايغا ئوخشايدىغان ھاكىم مۇتلەق ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىسلام دۈشمەنلىكى ئېلىپ بېرىۋاتقان ھاكىمىيەتلەر بىلەن تىل بىرىكتۈرىدىغان بىر قورچاق تەشكىلات بولغانلىقىنى ئىبارەت بۇ رېئاللىققا شاھىت بولۇۋاتىمىز بۇ شېرىك ئورتاق بولۇۋاتقان بۇ جىنايىتىنى قەتئىي بىر تىل بىلەن بىز ئەيىبلىدۇق دېمەك بۇ تەشكىلات

ئىگىلىشىمىزچە، ياشار يىلدىرىم ئەپەندى يېقىندا تۈركىيە پارلامېنتىدا ئېچىلغان يىغىندا ئالتە يۈزدىن ئارتۇق پارلامېنت ئەزاسىغا قىلغان سۆزىدە مۇسۇلمان دۇنياسىدىكى پەلەستىن ۋەزىيىتىگە جىددىي كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىگىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرغان. ئۇ سۆزىدە يەنە ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئەركىنلىككە ئېرىشىش ھەققى بارلىقىنى تەكىتلىگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيە پارلامېنتىدىكى ئۈچىنچى چوڭ پارتىيە بولغان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە پارلامېنت ئەزاسى ياشار يىلدىرىم ئەپەندى ئالتە يۈز نەپەر پارلامېنت ئەزاسى قاتناشقان ئومۇمىي يىغىندا سۆز قىلىپ، مۇسۇلمانلارنىڭ مەسىلىسىنىڭ پەقەتلا پەلەستىن مەسىلىسى ئەمەسلىكىنى، ئۇيغۇرلارغىمۇ كۆڭۈل بۆلۈش كېرەكلىكىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئاخىرى بىر كۈن چوقۇم مۇستەقىللىققا ئېرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان مۇسۇلمانلار پەقەتلا غەززىدىمۇ؟ ئۇنداق ئەمەس. بىزنىڭ شەرق تەرىپىمىزمۇ بار. بەش مىڭ كىلومېتىر ئۇزاقلىقتا شەرقىي تۈركىستان بار. ئۇيغۇرلار بار. ياشار يىلدىرىم ئەپەندى تۈركىيە پارلامېنتىدىكى سۆزىدە ئۆزىنىڭ ئون بەش يېشىدىن تارتىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى، مىللىيەتچى ئىدىيەنى ئىلگىرى سۈرۈپ كېلىۋاتقان پارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بەدەل تۆلەشكە تەييار ئىكەنلىكىنى

بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردا ياشىغانلار بۇنى ياخشى بىلىدۇ. بىز ئەينى زاماندا تۈركىيەنىڭ ھەممىلا جايىدا بۇنداق لوزۇنكىلارنى ئاسقان ئىدۇق. سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچىدىكى ئەسىر تۈركلەر ئەركىنلىكىگە ئېرىشتى. بۈگۈن تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنى قۇردى. ئەمما شەرقىي تۈركىستان تېخىچە خىتاينىڭ قول ئاستىدا تۇرماقتا. بىز تۈركىيەدىكى مىللىيەتچىلەر بۇ دەۋانىڭ بەدىلىنى تۆلىدۇق. yana to'lashga tayyor yashar yildirim apandi uyg'urlarning cho'qim erkinlikka erishalaydiganligini ta'kidlab mundoq dedi uyg'urlarim Doğu Türkistan'da bulunan ümmeti Muhammed'in en gariplerini unutmadık. Unutturmayacağız, unutmayacağız. Onlar bizim dindaşımızdır, soydaşımızdır. Bu ümmetin en garipleridir.
Uygurlarını, Şarkı Türkistanlıklarını, ümmetinin en biçarelerini بىز ئۇنتۇمىدۇق. بىز ئۇلارنى ئۇنتۇلدۇرمايمىز ۋە ئۇنتۇمايمىز. ئۇنتۇساق ئاللا بىزنى جازالىسۇن. ئۇلار بىزنىڭ دىندىشىمىز، ئىرقدىشىمىز ۋە مۇسۇلمانلارنىڭ ئەڭ بىچارىسىدۇر. خۇدايىم بۇيرۇسا، سوۋېت ئىتتىپاقى قانداق تارقىلىپ، ئەسىر تۈركىي خەلقلەر مۇستەقىل بولغان بولسا، كەلگۈسىدە ئۇيغۇرلارمۇ خىتاي زۇلمىدىن قۇتۇلۇپ، ئەركىنلىكىگە ئېرىشىدۇ. خۇدايىم بۇيرۇسا، بۇ چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ. مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ قۇرۇلۇش پەلسەپىسى تۈركىي خەلقلەرنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان پارتىيە ئىدى. ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۆتكۈزۈلگەن دۆلەت رەئىسلىك سايلىمىدا ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن ئىتتىپاقداشلىق ئورناتقاچقا، ھۆكۈمەتنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىش سىياسىتى تۈپەيلىدىن جازا لاگېرلىرى توغرىسىدا ھازىرغىچە تۈزۈك ئىنكاس قايتۇرمىغان ئىدى. بۇ پارتىيەنىڭ بىرىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى بۇ مەسىلىنى پارلامېنتتا بۇنداق قاتتىق ئوتتۇرىغا قويۇشى نېمىنىڭ بېشارىتى؟ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان تۈركىيەدىكى ھەر قايسى سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان پېشقەدەم ئۇيغۇر پائالىيەتچى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، تۈركىيە پارلىمېنتىنىڭ ئومۇمىي يىغىنىدا مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ياشار يىلدىرىم ئەپەندىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بۇنداق شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇشى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان شەھەر كەنت ۋە يېزا باشلىقلىرى سايلىمى جەريانىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتىنىڭ تۈركىيەنىڭ كۈن تەرتىپىگە كېلىدىغانلىقىنىڭ بىر بېشارىتى دېدى.
مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى ئىككى مىڭ ئون سەككىزدىن كېيىن بۇ تۈركىيەدىكى ھېلىقى سىستېما ئۆزگىرىپ، جۇمھۇر باشقانلىقى سىستېما قۇرۇلغاندىن كېيىن بۇ ھۆكۈمەت بىلەن ئورتاق شەكىلدە قىلغانلىقى ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بىراز ئەۋەلقىدەك بۇنداق كۈن تەرتىپىگە ئەكەلمەيدىغان بىراز ئۇزاقتا قالغان بولسىمۇ، كىشىنىڭ بۇ قىلغانلىرى بۇ پارتىيىنىڭ يەنە ھېلىقى سۇ ئۆزىنىڭكى يولىنى تاپىدۇ دېگەنگە ئوخشاش، مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى ئۆزىنىڭ ئاساسىي ھەدىپىگە، نىشانىغا قاراپ تاپقانلىقىنىڭ بىر ئىشارىتى بۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر نۇتۇق بۇلا سۆزلەنگەن سۆزلەر. چۈنكى بۇ مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسىدە تۈركىيەدىكى ئەللىك يىللىق بىر ناھايىتى پارتىيە. بۇنىڭدىن ناھايىتى بىز خوش بولغانلىقىمىزنى ئىپادە قىلماق ئىستەيمەن.
ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ دوتسېنتى، umar qul apandi bu to'g'riliq ziyoratimizni qabul qilib mundak dedi.
Ama Türkiye'deki bu Gazze'ye gösterilen hassasiyetin e, Doğu Türkistan'daki yaşanan vahşete, soykırıma, asimilasyona, ötekileştirmeye aynı hassasiyette gösterilmemesi e, biraz kamuoyunu incitti, yaraladı.
Türkiye cemaatçiliğinin Palestin meselesine kattık narazılık bildirip خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئاسسىمىلاتسىيە، بېسىم ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىغا ئىنكاس قايتۇرماسلىقى تۈرك خەلقىنى بىئارام قىلماقتا. شۇڭا مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى ياشار يىلدىرىممۇ بۇ نارازىلىقىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن بۇ مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويدى، دەپ ئويلايمەن. ئېزىلگەن مىللەتلەرنىڭ ھەممىسىگە ئوخشاش مۇئامىلە قىلىش كېرەك. ئەگەر ھۆكۈمەت، سىياسىي پارتىيە ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلار مەلۇم بىر ئېزىلگەن مىللەتكە ئىگە چىقىپ، باشقا ئېزىلگەنلەرگە ئىگە چىقمىسا، ناھەقچىلىق بولىدۇ. ھازىر تۈركىيەدە قايتىدىن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈش يۇقىرى كۆتۈرۈلۈۋاتىدۇ. پارلامېنت ئەزاسى ياشار يىلدىرىمنىڭ بۇ سۆزلىرىمۇ بۇنىڭ بېشارىتى دەپ ئويلايمەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن، تۈركىيە پارلامېنتىدىكى ئىي پارتىيەسىنىڭ رەئىسى مېرال ئاكشېنەر خانىم مەزكۇر پارتىيەنىڭ پارلامېنتتىكى ۋەكىللىرى، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىدىن بولغان ئاز ساندىكى پارلامېنت ئەزالىرى سائادەت، يېڭىدىن رەفاھ، ۋە كېلىچەك پارتىيەلىرىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى گوللاندىيەدىكى ئىرسىيەتشۇناسلىق ژۇرنىلىدا خىتاي ۋە دانىيەلىك تەتقىقاتچىلارنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇر ۋە قازاقلاردىن توپلانغان گېن ئەۋرىشكىسى ئاساسىدىكى تەتقىقات دوكلاتى ئېلان قىلىنغان ئىدى. مەزكۇر ئىلمىي ژۇرنال يېقىندا بۇ تەتقىقات ماقالىسىنى ئۆزىنىڭ تورىدىن ئېلىپ تاشلىغان. مەزكۇر ژۇرنالنىڭ قارارى. خىتاينىڭ ئۇيغۇر گېن تەتقىقاتىدىكى كەسپىي ئەخلاق مەسىلىسىنى يەنە بىر قېتىم كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كەلگەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر.
يېقىندا گوللاندىيەدىكى بىر ئىلمىي ژۇرنالدا ئۇيغۇرلار ۋە قازاقلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرى ھەققىدە ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىنىڭ ئۆچۈرۈلۈشى ئىلىم پەن تەتقىقاتىدىكى كەسپىي ئەخلاق مەسىلىسىنى يەنە بىر قېتىم ئوتتۇرىغا چىقارغان. بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا گوللاندىيىدىكى ئېلسېۋېر ناملىق نەشرىيات ئۆز قارمىقىدىكى خەلقئارا قانۇن دوختۇرلۇقى ئىلمى ئىرسىيەتشۇناسلىق ناملىق ژۇرنالدا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان بىر ئىلمىي ماقالىنى ئىلمىي تەتقىقاتتا زۆرۈر بولغان ئەخلاقىي شەرتلەرنىڭ ھازىرلانمىغانلىقى سەۋەبىدىن ژۇرنال سەھىپىسىدىن ئۆچۈرگەنلىكىنى جاكارلىغان بۇ ئۆچۈرۈلگەن ماقالىنى ئەسلىدە خىتاي ۋە دانىيىلىك تەتقىقاتچىلار ئۈرۈمچىدە ئىككى يۈز ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر ۋە قازاقنىڭ قان ۋە شۆلگەي ئەۋرىشكىسىنى يىغىپ ئامېرىكىنىڭ تېرمو فىشېر ناملىق بىيوتېخنىكا شىركىتى ئىشلەپ چىقارغان گېن تەرتىپلەش تېخنىكىسىنى سىناق قىلىش ئاساسىدا يازغان ئىكەن بۇ ماقالىگە ئىرسىيەت تەكشۈرۈش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر ۋە قازاق خەلقىنىڭ كىملىك ئالاھىدىلىكىنى ئانالىز قىلىش دەپ ماۋزۇ قويۇلغانلىقى مەلۇم ماقالە ئاپتورلىرى ئۆزىنىڭ بۇ تەتقىقاتىنىڭ ساقچىلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرىنى تەرتىپلەش تېخنىكىسى ئارقىلىق گۇماندارلارنى ئېنىقلىشىغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكەن ئۇلار ماقالىسىدە گېن ئۆزگىرىشىنى ئېنىق ئانالىز قىلىش شىنجاڭدىكى ئاھالىلەرنىڭ ئېتنىك مەنبەسى ۋە تارىخىنى چۈشىنىشتە ناھايىتى مۇھىم بۇ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ساقچىلار ئۈچۈن ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈشكە پايدىلىق يىپ ئۇچى بېرىدۇ دەپ يازغان ھالبۇكى بۇ ماقالە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ گېن ئۇچۇرلىرىنى مەجبۇرىي يىغىپ ئۇنى خالىغانچە ئىشلىتىش مەسىلىسىگە ئىزچىل دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان بېلگىيىدىكى لېۋېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئوۋېس موراۋنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئۇ گوللاندىيىدىكى بۇ ئىلمىي ژۇرنال بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۆزىنىڭ ئەندىشىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان پروفېسسور ئوۋېس موراۋنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان بۇ ماقالە ھەققىدىكى ئەندىشىسىنى تەكىتلەپ كېلىۋاتقىلى خېلى ئۇزۇن بولغان بولۇپ يۇقىرىدىكى ژۇرنال ئاخىرى بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا ماقالىنى ئەمەلدىن قالدۇرغان ئىكەن
مەن بۇ ماقالىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن ئىلمىي ژۇرنال بىلەن خېلى بۇرۇنلا ئالاقە قىلغان ئىدىم. ئۇلار خېلى ئۇزۇن ۋاقىتتىن كېيىن ئاخىرى بۇ ماقالىنى ژۇرنال سەھىپىسىدىن ئۆچۈرۈش قارارى چىقىرىپتۇ. بىراق ئۇلار بۇ ماقالىنى ئۆچۈرگەنلىكىنى ماڭا خەۋەر قىلماپتۇ. ئۇنى مەن ئۆزۈم بايقىدىم. قارىغاندا بۇ ژۇرنال بۇ ئىشنى جىمجىت بىر تەرەپ قىلايلى دېگەن ئوخشايدۇ. مەن بۇ ژۇرناللاردا ئېلان قىلىنغان يىگىرمە يىگىرمە بەش پارچىدەك ماقالىغا پىكىر يازغان ئىدىم. مەن ئەمدى ئۇلارنىڭ بۇ ھەقتىمۇ جاۋاب قايتۇرۇشىنى كۈتىمەن. پروفېسسور ئوۋېس موراۋنىڭ دىققىتىنى تارتقان شۇ خىلدىكى ماقالىلەرنىڭ يەنە بىرى خىتاي ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ قوللىشىدىكى بىر تەتقىقاتقا ئائىت دوكلات بولۇپ ئۇمۇ ئۇيغۇرلاردىن توپلانغان قان ئەۋرىشكىسىگە ئاساسەن ئىرسىيەت گېن ئۇچۇرلىرى تەھلىل قىلىنىپ يېزىلغان ئىكەن بۇ تەتقىقات ماقالىسىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى تەرىپىدىن سېتىۋېلىنغان ئەدلىيە ئىلمىي تەتقىقاتى ناملىق ژۇرنالنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدىكى سانىدا ئېلان قىلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرىنى خالىغانچە يىغىش مەسىلىسىگە دىققەت قىلىپ كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر يۇقىرىدىكى ھەر ئىككى تەتقىقات ماقالىسىدا ئىشلىتىلگەن قان ئەۋرىشكىلىرىنىڭ مەجبۇرىي ھالدا يىغىۋېلىنغانلىقىغا قان ئەۋرىشكىسى ئېلىنغان ئادەملەرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن بۇنداق بىر تەكشۈرۈشكە قاتناشمىغانلىقىغا ئىشىنىدىكەن پروفېسسور ئوۋېس موراۋنىڭ دېيىشىچە ئۇ بۇ ژۇرناللار بىلەن ئالاقە قىلغاندا يۇقىرىدىكى تەتقىقات ماقالىلىرىدە كۆرۈلگەن كەسپىي ئېتىكىلىق مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان
مەن كەسپىي ئەخلاق جەھەتتىكى مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇم مەسىلەن كەسپىي ئەخلاق دېگىنىمىزدە بۇ تەتقىقات ئىنسانلارغا ياكى مەلۇم بىر گۇرۇپپىغا زىيان كەلتۈرەمدۇ ئىلمىي ۋە ئېتىكىلىق پىرىنسىپلارغا ئۇيغۇن شەكىلدە ئېلىپ بېرىلدىمۇ دېگەن سوئاللارنى ئوتتۇرىغا قويىمەن گېن تەتقىقاتلىرىدا كىشىلەر ئۆزىنىڭ قان ۋە گېن ئۆرنەكلىرىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن بەرگەن بولۇپلا قالماي بەلكى يەنە بۇ ئۆرنەكلەرنىڭ قانداق بىر تەتقىقات ئۈچۈن قوللىنىلماقچى بولۇۋاتقانلىقىنىمۇ ئېنىق بىلىشى شۇنداقلا ئۇنىڭغا پۈتۈنلەي ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن رازى بولغان بولۇشى كېرەك مەن خىتايدىكى ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ۋە باشقىلارنىڭ ھەتتا خىتايلارنىڭمۇ بۇنداق بىر ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولغانلىقىغا ئىشەنمەيمەن دەرۋەقە نۆۋەتتە گوللاندىيىدە تۇرۇۋاتقان لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ ھەقتە توختىلىپ ئۇيغۇر ئېلىدە دائىرىلەرنىڭ قان ئەۋرىشكىسى بارماق ئىزى ۋە كۆز قارىچۇغى رەسىمى دېگەندەك گېن ئۇچۇرى ئەۋرىشكىسىنى يىغىش خىزمەتلىرىنى ئاھالىلەر كومىتېتلىرى ئارقىلىق ئۇقتۇرۇش قىلىدىغانلىقىنى بۇنداق تەكشۈرۈشلەرنى ئاھالىلەرنىڭ رەت قىلىش ھوقۇقى يوقلىغىنى ئېيتتى قان ئەۋرىشكىسىنى ئېلىش، دېئېنئېي ئېلىپ تەكشۈرۈش دېگەن بۇ، ئۇ چوقۇم مەجبۇرىي. مەيلى كامپىنىڭ ئىچىدە بولسۇن، سىرتىدىكىلەر بولسۇن، سىزگە بۇيرۇق چۈشىدۇ. مۇنداق ۋاقىتتا ما دوختۇرخانىغا بارىسەن، قان ئەۋرىشكەڭ ئېلىنىدۇ يا دېئېنئېي تەكشۈرۈلىدۇ دەيدۇ. سىز ئۇنىڭغا ھېچقانداق ئەركىنلىكىڭىز يوق، تاللاش يوق. خىتاي ساقچىلىرى ئاھالە كومىتېتىنىڭ مەجبۇرلىشىدا، ئۇلار سىزنىڭ ۋاتساپ توپىڭىزغا، چۈنكى ھەر بىر ئاھالە كومىتېتىدا ۋاتساپ توپىمىز بارتى. ئاشۇنىڭدا ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ. قاچان قايسى دوختۇرخانىغا بارىسىز بەلگىلىگەن دوختۇرخانىغا بېرىپ قانداق تەكشۈرۈش ئەپ بارىسىز ئۇقتۇرۇشنى قىلىدۇ بىر ھەپتە ۋاقىت بېرىدۇ سىزگە شۇ بىر ھەپتە ۋاقىت ئىچىدە بېرىپ شۇ قان ئەۋرىشكە ئالامسىز قان ئېلىپ تەكشۈرۈشلەر بولىدۇ شۇنىڭغا چوقۇم قاتنىشىسىز قاتناشمىسىڭىز ئېغىر ئاقىۋەتكە قالىدىغاننىمۇ ئاشۇ ئۇقتۇرۇشقا ئېنىق يېزىپ قويىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە ئەركىنلىك يوق تاللاش يوق ھەتتا ئۇنىڭ نەتىجىسىنى سۈرۈشتە قىلىشمۇ يوق مېنىڭ مۇشۇنداق قان ئاغانتىڭلار قانداق نەتىجە چىقتى دەپ سۈرۈشتە قىلالمايسىز يۇقىرىدىكى خەلقئارا قانۇن دوختۇرلۇقى ئىلمى ئىرسىيەتشۇناسلىق ۋە ئەدلىيە ئىلمىي تەتقىقاتى ناملىق ئىككى ژۇرنالدا ئېلان قىلىنغان ئىككى ئايرىم ماقالىنىڭ ئۈچ نەپەر ئاپتورىنىڭ بىرى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك تارماقلىرى بىلەن ئالاقىسى بولغان خالمۇرات ئىسمائىلجان ئىسىملىك بىرى بولۇپ ئاپتورنىڭ ساقچى دائىرىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك ئارقا كۆرۈنۈشى يۇقىرىدىكى ماقالىلاردىكى كەسپىي ئەخلاق ئەندىشىسىنى يەنىمۇ كۈچەيتكەن موراۋ ئەپەندى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى ئەدلىيە ئىلمىي تەتقىقاتى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ماقالە ھەققىدىكى ئەندىشىسىنى ژۇرنالغا رەسمىي يوسۇندا بىلدۈرگەن ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى تەرىپىدىن سېتىۋېلىنغان ئەدلىيە ئىلمىي تەتقىقاتى ژۇرنىلىنىڭ ھەمكارلاشما باش مۇھەررىرى ۋېيرا دورتى نۇنو موراۋ ئەپەندىگە قايتۇرغان جاۋابىدا خىتاي ئەدلىيە مىنىستىرلىقى قوللىغان بۇ تەتقىقات تۈرىنىڭ ژۇرنال بىلەن ئالاقىسى يوقلۇقىنى تەكىتلىگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە مەزكۇر تەتقىقات ماقالىسىدە قان ئەۋرىشكىسى قوللىنىلغان ئىككى يۈز ئاتمىش تۆرت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ يازما ئىجازەتنامىسى بارلىقى ھەققىدە مەلۇمات بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بىراق موراۋ ئەپەندى ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئىرېنې تىرېيسىغا يوللىغان ئېلخېتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئىجازەتنامىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن يازغانلىقىغا ئىشەنمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن يۇقىرىدىكى ھەر ئىككىلا تەتقىقات ماقالىسىنىڭ ئاپتورلىرى كوپېنھاگېن ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدلىيە گېنولوگىيە فاكۇلتېتىدىن كلاۋس بېرستىڭ نېلس مورلىڭ ۋە خالمۇرات ئىسمائىلجان قاتارلىقلار بولۇپ خالمۇرات ئىسمائىلجاننىڭ ئىسمى ماقالىدە شىنجاڭ ساقچى ئىنستىتۇتىغا مۇناسىۋەتلىك دەپ تىلغا ئېلىنغان پروفېسسور موراۋ ئەپەندى بۇ ۋەقەنى كۆتۈرۈپ چىققاندىن كېيىن كوپېنھاگېن ئۇنىۋېرسىتېتى ھەمدە يەنە يۇقىرىدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ژۇرناللارنىڭ تەھرىرات بۆلۈملىرى ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان جاۋابىدا ئۆزلىرىنىڭ ۋەقە ئۈستىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مايا ۋاڭ بۇ ھەقتىكى سۆزىدە بۇنداق ماقالىلەرنى تەكشۈرۈشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى مايا ۋاڭ بىزگە ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن ئەۋرىشكىلەرنى يىغىش جەريانىدىكى ۋەھشىيلىكلەرنى نەزەرگە ئالغاندا، بۇنداق ژۇرناللارنىڭ خىتاي ساقچى ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەردىن يىغىۋېلىنغان ئەۋرىشكىلەر ھەققىدىكى تەتقىقات ماقالىلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە كۆزدىن كەچۈرۈش ئىشى زور ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن. بۇ ژۇرناللارنىڭ بۇنداق ماقالىلەرنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىنى بىلمەسلىكى ئېھتىمالدىن ئۇزاق.

چەت ئەللەردە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى تۈرلۈك شەكىللەردە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى بىر يىللىق خىزمەتلىرىنى خۇلاسىلىمەكتە. ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىمۇ تۆتىنچى يانۋار مەخسۇس يىغىن ئېچىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت پائالىيەتلىرىنى خۇلاسىلىگەن ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خىزمەت پىلانى ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان. بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىزلەر. يىغىنغا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ ئىدارە ھەيئىتى رەھبەرلىرى، جامائەت ئەربابلىرى، دىنىي ئۆلىمالار، زىيالىيلار ۋە تەشكىلات مەسئۇللىرىدىن تەركىب تاپقان بىرلىكنىڭ كېڭەيتىلگەن ئالىي كېڭەش ھەيئىتى ئەزالىرى بولۇپ يۈز ئەتراپىدا كىشى قاتناشتى بىرلىكنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆز قىلىپ خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت پائالىيەتلىرى توغرىسىدا دوكلات بەردى ۋە بىرلىكنىڭ غايە مەقسەتلىرىنى تەكىتلىدى ئۇ سۆزىدە خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ ئاساسلىق كۈچىنى تۈركىيە ۋە تۈركىيە سىرتىدىكى دۆلەتلەردە لوببىچىلىق پائالىيىتى ئېلىپ بېرىشقا قاراتقانلىقى خەلق دىپلوماتىيەسى پىلانى بويىچە ئىسلام دۇنياسى ۋە بىر قىسىم ئاسىيا دۆلەتلىرىدە پائالىيەت ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈردى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ تاشقى سىياسەتتىكى ئىستراتېگىيەسىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خۇسۇسەن ئېلىپ ئېيتقاندا بىز ئىسلام دۇنياسى ۋە ئاسىيا بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان ۋە خىتاي تېررىتورىيىسىنى چۆرىدىگەن بىر ئىستراتېگىيەگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىلدى بۇنىڭ ئىچىدە مالايزىيە، ئىندونېزىيە، فىلىپپىن، ياپونىيە، ھىندىستان، پاكىستان ۋە تۈرك دۇنياسى ئاساس قىلىندى. خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇرېشىت ئىمىن رىياسەتچىلىك قىلغان بۇ يىغىندا يەنە بىرلىكنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت پائالىيەتلىرى تونۇشتۇرۇلغان ھۆججەتلىك فىلىم كۆرسىتىلدى. يىغىندا ئابدۇرېشىت ئىمىن سۆز قىلىپ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ بىر تەرەپتىن ياشلارنى تەربىيەلەش كۇرسلىرى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ياشلارنى يېتىشتۈرۈشكە تىرىشىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
ياشلارنى تەربىيەلەش پروگراممىلىرى، تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭكىگە ئەزا بولغان ياشلار تەشكىلاتى، يەنى يېڭى نەسىل ۋە شۇنىڭدەك ياشلار ھەيئەتلىرى بىلەن بىرگە تەشكىلاتلار بىرلىكىمىزدە ياشلارنىڭكى دەۋانى ئۆگىنىدىغان، دەۋادا كەسىپلىشىدىغان، بۇ دەۋادا ئۆزى قىلالايدىغان بىر ساھەنى ئىگىلەپ، بىر تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن نىشانىنى بەلگىلىيەلەيدىغان بىر سۇپا بولۇشى ئۈچۈن كاتىبات ھەيئىتى شۇنىڭغا تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتىمىز. يىغىندا بىرلىكنىڭ كېڭەش ھەيئىتى ئەزالىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ئېلىپ بارماقچى بولغان خىزمەت پائالىيەتلىرى توغرىسىدا تەكلىپ ۋە پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. يىغىندا يەنە بىر قىسىم ئەربابلار سۆز قىلىپ، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىشى كېرەكلىك دەپ قارالغان مۇھىم خىزمەت نۇقتىلىرىنى تەكىتلىدى ۋە

ۋە ئۇلارنى كىچىكىدىن باشلاپ ئۇيغۇر تىلى، مەدەنىيىتى ۋە تارىخى بىلەن تونۇشتۇرۇش كېرەكلىكىنى، بۇ جەھەتتە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا ئىگە چىقىدىغان ئاڭ، چۈشەنچىگە ئىگە بولۇش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
بۇرادىكى تۈركىستانلىلار، دوغا تۈركىستانلىلار يېڭى يېتىشكەن نەسىللىرىمىزى، چوجۇقلارمىزنى، گەنچلىرىمىزنى بۇ شەكىلدە يېتىشتۈرىلەرسە، ئۇلار تۈركىستاننىڭ قۇرۇلۇشىدا ئۆنجۈمىگە كېلەچەكلەر.
بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدىن ئامېرىكا، كانادا، ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەتلىرى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەردە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەنگەن مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەيدىغان قارار ۋە قانۇن لايىھەلىرىنى پارلامېنتلىرىدا ئاۋازغا قويدى. بۇلاردىن بىر قىسمى ماقۇللۇقتىن ئۆتۈپ تەستىقلاندى، يەنە بەزىلىرىنىڭ كېيىنكى نۆۋەتتە ماقۇللۇقتىن ئۆتۈش ئۈچۈن تەييارلىق خىزمەتلىرى ئىشلەنمەكتىكەن. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ تەييارلىشىدا مەزكۇر پروگراممىنىڭ ئۈچىنچى قىسمىدا بولسۇن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى غەرب دۇنياسىدىكى ئامېرىكا، كانادا، ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ياۋروپادىكى بىر قىسىم دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىدە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتى،

تۈرلەرگە مەبلەغ سېلىشنى چەكلىگەن مەمۇرىي بۇيرۇقتا ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقىغا ئامېرىكا مەبلىغىنى خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ، مىكروئېلېكترون، كۋانت ئۇچۇر تېخنولوگىيەسى ۋە بەزى سۈنئىي ئەقىل سىستېمىسى قاتارلىق ساھەلەرگە سېلىشنى چەكلەش ھوقۇقى بەرگەن. بۇ بۇيرۇققا ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىمۇ ئاۋاز قوشقان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى مەت پوتىنگېر بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى كولىن كۇل قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمە بىر نەپەر سابىق ھۆكۈمەت ئەمەلدارى دۆلەت مەجلىسىنىڭ رەھبەرلىرىگە كوللېكتىپ مەكتۇپ يوللاپ، پىرېزىدېنت بايدېننىڭ مەمۇرىي بۇيرۇغىنى ئىجابىي قەدەم دەپ تەرىپلىگەن. مەكتۇپتا قارار ھەققىدە توختىلىپ، بۇ قارار دۈشمەنلىرىمىزنىڭ ئامېرىكا مەبلىغىگە ئىگە بولۇۋېلىشىنى چەكلەيدىغان كېچىككەن باسقۇچتىكى ئىجابىي قەدەم، دېيىلگەن. مەكتۇپتا يەنە ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتايغا قارىتا تەدبىر ئېلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى تەكىتلىنىپ، ئامېرىكا چوقۇم خىتاي ۋە باشقا چەت ئەللىك رەقىبلەرنىڭ بىزنىڭ پۇل مۇئامىلە ھاياتىي كۈچىمىز، ۋە ئوچۇق-ئاشكارىلىقىمىزدىن پايدىلىنىپ، بۇنى بىزنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىمىز ۋە گۈللىنىشىمىزگە تەھدىت ئېلىپ كېلىدىغان يوللاردا ئىشلەتمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك، دېيىلگەن. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاشكارىلاش قانۇن لايىھەسى قايتا تونۇشتۇرۇلدى. سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ دېموكراتلاردىن كېلىپ چىققان ئەزاسى جېننىفېر ۋاكستون، ۋە جۇمھۇرىيەتچىلەردىن كېلىپ چىققان ئەزاسى كارلوس گېمنېر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاشكارىلاش قانۇن لايىھەسىنى قايتا تونۇشتۇرغان. مەزكۇر قانۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا پالاتا ئەزاسى جېننىفېر ۋاكستون تەرىپىدىن بىر قېتىم تونۇشتۇرۇلغان ھەمدە ئاۋام پالاتاسىدا ئىككى يۈز ئون بەش ئاۋازنىڭ قوللىشى، ئىككى مىڭ ئون تۆت ئاۋازنىڭ قارشى چىقىشى بىلەن ماقۇللانغان. بىراق، بۇ قانۇن لايىھەسى كېڭەش پالاتاسىدا توسقۇنلۇققا ئۇچرىغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قانۇن لايىھەسى شىركەتلەرنىڭ ئامېرىكاغا ئىمپورت قىلغان مەھسۇلاتلىرىنىڭ پۈتۈنلەي ياكى قىسمەن ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىدىن پايدىلانغان، پايدىلانمىغانلىقىنى ئاشكارىلاشنى تەلەپ قىلىدىغان بولۇپ، ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلدىكى ئامېرىكا ئاكسىيە بازىرى باشقۇرۇش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش لايىھەسى شەكلىدە سۇنۇلغان. لايىھەدە شىركەتلەرنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ئاساسىدىكى مەھسۇلاتلاردىن ئېرىشكەن ئومۇمىي كىرىمى ۋە ساپ پايدىسىنى، مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا قارشى قانداق تەدبىرلەرنى ئالغانلىقىنى ئاشكارىلىشى، بۇلارنى ئاكسىيە بازىرىنى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ تور بېكىتىدە ئېلان قىلىشى تەلەپ قىلىنىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئەنگلىيە پارلامېنتىدا مۇزاكىرىگە قويۇلغان ئېنېرگىيە قانۇنىنى تۈزىتىش لايىھەسى. بۇ قانۇن لايىھەسىدە كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىغا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئارىلاشمىغان بولۇشىنى ئىسپاتلاش تەلەپ قىلىنغان. ئەنگلىيە مۇھاپىزەتچى تورىنىڭ ئۈچىنچى سېنتەبىر كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، ئېنېرگىيە قانۇنىنى تۈزىتىش لايىھەسى توققۇزىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى مۇزاكىرە قىلىنغان. ئەنگلىيە پارلامېنتى تاشقى ئىشلار ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئەلىسىيا كېرنېس ۋە مەزكۇر كومىتېتنىڭ نىڭ يەتتە نەپەر ئەزاسى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ قانۇن لايىھەسىدە، چەت ئەلنىڭ ھەر قانداق ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇش شىركىتى توك مىقدارى بەش يۈز مېگاۋاتتىن يۇقىرى كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرى ياكى كۈن تاختا پروجېكتىنى ئەنگلىيەگە كىرگۈزمەكچى بولسا، ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىقى يوقلۇقىنى ئىسپاتلاپ بېرەلمىسە، ئەنگلىيە پىلان ۋە نازارەت ئىدارىسى ئۇلارنى چەكلەيدۇ، دېيىلگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر رايونى ھازىر كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ھالقىلىق خام ئەشياسى بولغان كىرىستاللىق سىلىتسىي بازىسى بولۇپ، دۇنيا ئومۇمىي زاپىسىنىڭ ئوتتۇز بەش پىرسەنتىدىن قىرىق پىرسەنتىگىچە ئىگىلەيدىكەن. ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىغا خىتاي كومپارتىيە ئەزالىرىنىڭ سىياسىي پاناھلىق ئېلىشىنى چەكلەش قانۇن تەكلىپ لايىھەسى سۇنۇلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بولغان كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبيو ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىغا خىتاي كومپارتىيەسى ئەزالىرىنىڭ ئامېرىكىدا سىياسىي پاناھلىق ئېلىشىنى چەكلەش قانۇن لايىھەسىنى سۇنغان. ئوخشاش بىر ۋاقىتتا روجېر مارشالنىڭ باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم جۇمھۇرىيەتچى كېڭەش پالاتا ئەزالىرى ئامېرىكا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرى ئالېخاندر مايوركوسقا خەت يېزىپ، مېكسىكا چېگراسى ئارقىلىق ئامېرىكىغا كىرىۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكىگە جىددىي تەھدىت پەيدا قىلىشىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون سەككىز مىڭ خىتاي پۇقراسى مېكسىكا قاتارلىق دۆلەت چېگرالىرىدىن ئامېرىكىغا كەلگەن. كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبيونىڭ بىلدۈرۈشىچە، شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ۋەھشىي پىلانلىرىنى ئىجرا قىلغۇچى قاتىل كوممۇنىست خىتاي رەھبەرلىرىگە ۋە شايكىلىرىغا ئىشەنگىلى بولمايدىكەن. بۇ كومپارتىيە ئەزالىرىنىڭ خىتايغا جاسۇسلۇق قىلىش ئېھتىماللىقى بولغىنى ئۈچۈن ئۇلارنىڭ سىياسىي پاناھلىق تىلىشىگىمۇ يول قويۇشقا بولمايدىكەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىغا دائىر سودا كۆرسەتمىسىنىڭ قوشۇمچىسىنى ئېلان قىلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تور بېكىتىدە ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىنىپ، ئامېرىكا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئېلان قىلغان شىنجاڭ تەمىنلەش زەنجىرى ھەققىدىكى سودا كۆرسەتمىسىگە قوشۇمچە مەزمۇنلار قوشۇلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. ئۇقتۇرۇشتا ئېنىق قىلىپ، خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىزچىل تۈردە شىنجاڭ رايونىدا داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر، شۇنىڭدەك كەڭ ئەۋج ئېلىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەككە قارىتا ھوشيارلىقنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن بۇ قوشۇمچە مەزمۇنلار تۈزۈپ چىقىلدى، دېيىلگەن. قوشۇمچىدا بايان قىلىنىشىچە، ھۆكۈمەت ۋە غەيرىي ھۆكۈمەت مەنبەلىرى ئۇيغۇر دىيارىغا باغلىنىشلىق تەمىنلەش زەنجىرلىرىدە داۋام قىلىۋاتقان ھەمدە بارغانسېرى كېڭىيىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرىنى، شۇنىڭدەك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، تۈرلۈك سودا يوللىرى ئارقىلىق خىتاي بىلەن سودا قىلماقچى بولغان شىركەتلەرنىڭ، مۇشۇ كۆرسەتمىنىڭ يېڭىلانغان نۇسخىسىنى پايدىلىنىش كۆرسەتكۈچى قىلىش، سودا ئىشلىرىدا تېگىشلىك تەكشۈرۈش چارىلىرىنى قوللىنىش، شۇنداقلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە ئىش كۆرۈش تەۋسىيە قىلىنغان. مەزكۇر قوشۇمچىدە يەنە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى خىتاي ھۆكۈمەت سىستېمىسىنىڭ بىر قوللۇق ھىمايە قىلىش ۋە تەشكىللەش ھادىسىسى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن بولۇپ، شىنجاڭدىكى خىتاي شىركەتلىرى بىلەن سودا قىلماقچى ياكى ئۇلارغا مەبلەغ سالماقچى بولغانلار، شۇنداقلا بانكا ۋە مالىيە ئورگانلىرى ئۈچۈنمۇ بۇ قوللانما ئورتاقتۇر، دېيىلگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ھەر قايسى مىنىستىرلىقلارنىڭ ب د ت ئېلان قىلغان سودا ۋە كىشىلىك ھوقۇق ھەققىدىكى كۆرسەتمىلەرنىڭمۇ بىردەك بۇ خىل قىلمىشلارنى مەنئى قىلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن.